ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ແນວໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ມື້ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ໄດ້ມີໂອກາດມາໂອ້ລົມກັບທ່ານ ບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ຮອງ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ທັງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແຈກຢາຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າແກັສໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນລັດ New South Wales ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຢາກຂໍຖາມທ່ານວ່າ ເງິນທີ່ທາງສະມາ ຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ຫຼືວ່າ ສສຊລ ນີ້ ເອົາມາແຈກຢາຍແບ່ງປັນໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍເປັນຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າແກັສນີ້ ແມ່ນເງິນໃຜ ໄດ້ມາຈາກໃສເນາະ ເງິນເປັນ voucher ທີ່ວ່າຊ່ວຍບັນເທົາຈ່າຍຄ່າໄ ຟຄ່າແກັສນີ້ ແມ່ນເງິນມາຈາກລັດຖະບານ New South Wales ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ແມ່ນຊ່ອຍແຕ່ສຳລັບປະຊາຊົນພົນລະເມືອງຂອງເຂດ New South Wales ຍ້ອນວ່າໃນໄລຍະນີ້ ຄ່າໄຟຄ່າຫຍັງຂຶ້ນຫຼາຍ ແລ້ວກະທາງລັດຖະ ບານເຫັນວ່າຕ້ອງການບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລ້ວໃຜແດ່ເນາະທີ່ມີສິດຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ຄືວ່າ ເງື່ອນໄຂໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນນີ້ມີຫຍັງແດ່ເນາະ ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບພວກທີ່ ມີບັນຫາທາງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະສັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວໃດທີ່ຖືກຕາມ policy ຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຖືກຂັດສົນທາງການເງິນ ຄືວ່າອາດຊິແມ່ນລາຍຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະນັ້ນ ຕົ ວຢ່າງວ່າຍາມໜາວນີ້ໃຊ້ໄຟຫຼາຍ ຫຼືວ່າມີຄົນເຈັບຢູ່ບ້ານໃຊ້ໄຟຫຼາຍ ຫຼືວ່າມີການເຈັບການເປັນ ການອອກລູກບໍ ຫຼືວ່າການຍ້າຍບ້ານບໍ ມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼືວ່າຕົກວຽກຕົກການໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວ ຄືມີບັນຫາ ເລື່ອງຄວາມເຈັບເປັນ ຫຼືວ່າມີໄວຣັສຈັ່ງຊີ້ຂຶ້ນມາຊີ້ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເຕັມໜ້າທີ່ ນີ້ກະຖືວ່າເປັນການຂັດສົນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເສຍ ເສຍວຽກ ເສຍ income ກະແປວ່າແມ່ນມີຄວາມຂັດສົນ ອັນນີ້ແຫຼະພວກທີ່ວ່າເພິ່ນໃ ຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະທີ່ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຊື່ໆ ແລ້ວຜູ້ຊິໄດ້ນັ້ນ ມັນ ມັນຕ້ອງໄດ້ມາ interview ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ຈຶ່ງຄ່ອຍຂໍໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ມາສ່ວນຕົວ ຄົນພວກທີ່ຊິມາຂໍ voucher ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈ ຳກັດວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ຫຼືວ່າສະມາຊິກອົງການໃດອົງການໜຶ່ງ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ຈຳກັດແຕ່ສະເພາະປະຊາຊົນລາວ ຊຸມຊົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແປວ່າຊຸມຊົນຊາດອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ທີ່ເ ພິ່ນມາໄດ້ ຢາກມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຄືວ່າເວລາເຂົາເຈົ້າຈ່າຍບໍ່ໄດ້ ຈ່າຍຄ່າ ຄ່າຟືນຄ່າໄຟຄ່າແກັສບໍ່ໄດ້ ໂທໄປຫາທາງບ່ອນເຂົາສົ່ງ bill ມາໃຫ້ ເຂົາບອກວ່າ ໂອ້ ໄປຫາສະມາຄົມລາວເດີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍ ເຫຼືອ ເຂົາເຈົ້າກໍມີສິດມາໄດ້ ທຸກຄົນມາໄດ້ ແຕ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ວ່າຊິມາຂໍນັ້ນ ດຽວນີ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 July 2020 ນີ້ ຜູ້ທີ່ຊິມາຂໍນີ້ຕ້ອງໄດ້ມາອິນເຕີວິວສາກ່ອນ ແລ້ວຊິໃຫ້ຫຼາຍໃຫ້ໜ້ອຍນັ້ນແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ແມ່ນ ວ່າໃຫ້ໄດ້ທໍ່ກັນ ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຫ້ຕາມບິວ ເງື່ອນໄຂວ່າ ມີບິວຫຼາຍປານໃດ ແລະ ມີຄວາມຂັດສົນຫຍັງ ເໝາະສົມບໍ່ທີ່ຊິໄດ້ ຊິໄດ້ຫຼາຍ ຊິໄດ້ໜ້ອຍ ຖ້າວ່າເອົາໃຫ້ໜ້ອຍຫັ້ນ ຊິຈ່າຍໄປໄດ້ບໍ່ ເອົາໃຫ້ຫຼາຍລະເພິ່ນຊ່ຳໃດ ເ ພິ່ນຈັ່ງຄ່ອຍຊິ ເຂົາເຈົ້າຈັ່ງຄ່ອຍຊິມີສິດເຄຼຍບິວນັ້ນໄດ້ ໂດຍທີ່ວ່າບໍ່ຖືກຈາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກຕັດໄຟ ຫຼືວ່າຕັດເອເນີຈີ ເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນຊ່ອຍຊຸມຊົນຊາດໃດກໍຕາມ ແຕ່ວ່າສຳລັບ ພວກຄະນະບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະອຳນວຍການຢູ່ໃນສະມາຄົມນັ້ນ ບໍ່ມີສິດຂໍ ເພາະວ່າ ເຂົາຖືວ່າມີຄວາມຂັດແຍ່ງ Conflict of Interest ຖ້າຫາກວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄດ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນຢູ່ນັ້ນກະເປັນອາສ າສະໝັກ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເອງກະບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ ມາຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນຊື່ໆ ຖ້າວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍຈາກອົງການອື່ນ ເພາະວ່າອົງການທີ່ບໍລິການເລື່ອງຄ່າໄຟ ຫຼື ຄ່າແກັສນີ້ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ອົງກາ ນລາວຂອງເຮົາ ມີຫຼາຍໆອົງການ ມີປະມານ 200 ອົງການທົ່ວ New South Wales ນີ້ບໍລິການ ຖ້າວ່າບ່ອນໃດສະດວກ ເຮົາກະໄປຂໍໄດ້ ໄປຂໍນຳເຂົາເຈົ້າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກະໄດ້ພາກັນເຄີຍໄປຂໍຢູ່ ກະຂະເຈົ້າກະບໍລິການຄືກັນ ກັບເຮົາຫັ້ນແຫຼະ ກະບໍ່ມີຫຍັງ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດມາບໍ່ໄດ້ຫາສະມາຄົມລາວ ໄປຫາອົງການອື່ນກະໄດ້ ແລ້ວຢາກຂໍຖາມລຶ້ມຄືນອີກອັນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຫັ້ນ ແມ່ນໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ຄືມີຄົນ ຈົ່ມວ່າ ການໃຫ້ນີ້ບໍ່ທໍ່ກັນ ແລະ ນະໂຍບາຍມີແບບໃດ ຂໍໃຫ້ທ່ານອະທິບາຍໃຫ້ຟັງແດ່ ເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນນີ້ຊິບໍ່ທໍ່ກັນ ເພາະວ່າມີແນວໜຶ່ງຫັ້ນ ຂະເຈົ້າຖືວ່າເປັນອັນ privacy ເນາະ ເປັນຄວາມ ຄວາມລັບສ່ວນຕົວ ແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ຜູ້ໃດໄດ້ເທົ່າໃດ ກໍບໍ່ຄວນທີ່ວ່າຊິໄປ ໄປຂະຫຍາຍຕື່ມ ໄປບັນລະຍາຍຕື່ມ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນຫັ້ນເງື່ອນໄຂບໍ່ຄືກັນ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງເປັນຜູ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີ 2 ຄົນຢູ່ສະມາຄົ ມ ເປັນຜູ້ ອ່າ ສຳພາດ ເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ຄວາມຂັດສົນບໍ່ຄືກັນ ການຕົກວຽກຕົກການບໍ່ຄືກັນ ການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນຊິບໍ່ທໍ່ກັນ ແຕ່ວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ໃຫ້ໃນຄວາມທີ່ວ່າຍຸຕິທຳທີ່ສຸດ ຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງແ ຕ່ລະບຸກຄົນ ແຕ່ວ່າເງິນທີ່ໄດ້ມານັ້ນແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າຊິໃຫ້ເປັນງວດ ເຂົາເຈົ້າຊິໃຫ້ເປັນປີ Financial Year ຄືແຕ່ເດືອນ ວັນທີ 1 July ຫາວັນທີ 30 June ຂອງແຕ່ລະປີ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຊິໃຫ້ເປັນ 2 ງວດ ໃຫ້ງວດທີ 1 ນີ້ໄປຮອດເດືອນ December ກ່ ອນ ວ່າເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮົາໃຊ້ ເຮົາໃຫ້ຄົນ ຊ່ອຍຄົນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ເຂົາເຈົ້າກະໃຫ້ອີກ ຄືຕົວຢ່າງປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທັງໝົດ ໃຊ້ໄປລະ 125,000 ຕັ້ງແຕ່ວັນ ທີ 1 July 2019 ຫາເດືອນ 3 2020 ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍໄປປະມານ 125,000 ແລ້ວກໍເລີຍໄດ້ຢຸດ ເພາະວ່າມີໄວຣັສນີ້ມາ ລະກະເລີຍໄດ້ຊະງັກໄປ ປີທີ່ຜ່ານມາ ປີກ່ອນນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈ່າຍໄປທັງໝົດ 168,000 ແລ້ວປີນີ້ ຫຼັງຈາກວັນ ທີ 1 July ນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍໄປອີກ ກະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບລັດຖະບານໃໝ່ວ່າ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນນະໂຍບາຍວິທີ ໃຫ້ເງິນຄົນນັ້ນ ເພາະວ່າດຽວນີ້ມີຄົນຕ້ອງການຫຼາຍ ເພາະວ່າຄົນຕົກວຽກຕົກການຍ້ອນໄວຣັສນີ້ຫຼ າຍ ແລ້ວກໍເລີຍວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ງົບປະມານແບ່ງອອກມາ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຮົາມາ 80 ພັນ ດຽວນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 July ມາຮອດດຽວນີ້ປະມານ 5 ອາທິດ ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ 22,600 ດອນ ຊ່ອຍຊຸມຊົນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນມາເອົາໄປແລ້ວ ແລ້ວໃນນັ້ນການຊ່ອຍເຫຼືອນັ້ນມັນຊິເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 50 ດອນຫາ 400 ດອນ per bill ແລ້ວໄລ່ສະເລ່ຍແລ້ວເຮົາໃຫ້ນັ້ນປະມານ 250 ດອນຕໍ່ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ bill ເພາະ bill ນັ້ນບາງຄົນກໍມາແກັສກັບໄຟ ເອີ ກະແລ້ວແຕ່ຜູ້ຫຼ າຍຜູ້ໜ້ອຍ ແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນ ທາງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວນີ້ ໄດ້ເງິນຄ່າຈ້າງຫຍັງບໍໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນການແຈກຈ່າຍເງິນນີ້ ລັດຖະບານເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ເງິນຫຍັງບໍ ສຳ ລັບຄົນງານບໍ ຫຼືວ່າສຳລັບທ່ານເອງບໍ ຫຼືວ່າຜູ້ຊ່ວຍທີ່ມາຊ່ອຍແຈກຈ່າຍເງິນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ອີ່ຫຍັງບໍ ອັນນີ້ລັດຖະບານຫັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ມີງົບປະມານຊິມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ວ່າບໍລິການ ການບໍລິການນີ້ແມ່ນ ແຕ່ລະອົງການນັ້ນ ຄືຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປປະມານ 200 ອົງການນັ້ນ ແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຂະເຈົ້າຢາກຊ່ອຍຊຸມຊົນ ຄືທາງສະມາຄົມນີ້ອາສາສະໝັກຮັບເປີດໂຮງການຢູ່ 5 ມື້ ແຕ່ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕົກລົງກັນວ່າ ບໍລິການຄ່າໄຟນີ້ 2 ມື້ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຄ່າຈ້າງລາງວັນຫຍັງ ເຮົາກະເອົາເວລາໄປເຮັດວຽກອື່ນ ລາງຄົນມາກະເອົາເວລາໂຕເອງ ຄ່ານ້ຳມັນລົດໂຕເອງ ແລ້ວບໍ່ແລ້ວຍັງຄ່າໄຟຂອງສະມາຄົມ ເຮົາກໍຕ້ ອງໄດ້ຈ່າຍເອງ ຄ່າ copy machine ຄ່າ printing ຄ່າຄອມພິວເຕີ ດັ່ງນັ້ນລະ ຄ່າຈ້າງນັ້ນບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ເປັນຄວາມສະໝັກໃຈ ເພາະວ່າເຫັນໃຈວ່າເຮົາຢາກມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າຄ້ຳຊູຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ອົສຕຣາເລຍ ນີ້ ແລ້ວເຮົາໄດ້ມາຢູ່ນຳກັນເປັນຊາດໜຶ່ງຊາດດຽວ ເຮົາກໍຢາກຊ່ອຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ທ່ານບຸນທຳມີຫຍັງ ມີຄວາມເຫັນ ຄວາມແນະນຳຫຍັງກ່ຽວກັບການແຈກຈ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອເງິນນີ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນລ າວເຮົາບໍ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກກັບມາຢ້ຳອີກເລື່ອງການໃຫ້ຄ່າໄຟ ເພາະວ່າຢາກໃຫ້ມັນເປັນລາຍລະອຽດທີ່ທາງສະມາຄົມໄດ້ ເປີດຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນຕັ້ງແຕ່ເວລາວັນພະຫັດກັບວັນສຸກ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເປີດຮັບໃ ຊ້ນັ້ນ 9 ໂມງເຄິ່ງຫາໂມງເຄິ່ງ ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງແຕ່ລະມື້ ເພາະວ່າເປັນຫຍັງຂ້ອຍໃຊ້ 4 ຊົ່ວໂມງ ເພາະວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນມາຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຕີເຂົ້າອອນລາຍ ຫຼືວ່າສົ່ງໄປໃຫ້ລັດຖະບານ ອັນນັ້ນ ກະໃຊ້ເວລາແຕ່ລະຄຳຮ້ອງທີ່ວ່າຂໍໄປນີ້ ເວລາປະມານ 15 ນາທີຕີເຂົ້າ ແລ້ວເວລາຕອນເຊົ້ານັ້ນ ສຳພາດນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີ 2 ຄົນ ສຳພາດຄົນນັ້ນ ໃຊ້ເວລາແຕ່ລະຄົນນັ້ນເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຫາຊົ່ວໂມງໜຶ່ງ ແຕ່ກ່ ອນນັ້ນເຮົາບໍ່ໄດ້ສຳພາດ ພວກຂ້າພະເຈົ້າມາເບິ່ງ bill ລະລົມ 2-3 ຄວາມ ເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການລະເຮົາກະຊ່ອຍເຫຼືອກັນໂລດ ແຕ່ດຽວນີ້ policy ຂອງລັດຖະບານນັ້ນກໍ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້ານີ້ແມ່ນວ່າ ຂະເຈົ້າວ່າ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ວ່າມານັ້ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນອິນເຕີວິວນັ້ນ ມັນມີເປັນ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປັນສະຄຣິບມາໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າວ່າຕ້ອງຖາມຫຍັງແດ່ ຄືຄວາມສຳຄັນວ່າ ຕ້ອງເບິ່ງທຳອິດວ່າ ຄົນຜູ້ທີ່ມານັ້ ນ ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງສະມາຄົມບໍ ບໍ່ແມ່ນໝູ່ເພື່ອນຂອງສະມາຄົມບໍ ເປັນຄົນທຳມະດາຊຸມຊົນ ເປັນສະມາຊິກທົ່ວໄປ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮັບໄດ້ ແລ້ວບອກວ່າ ຄົນນັ້ນຫັ້ນ ມີແມ່ນຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງບໍ ໃນ Bill ນັ້ນ ມາຕາງໜ້າຜູ້ອື່ນບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ວ່າຂາດລາຍໄດ້ ຫຼືວ່າມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ມີຄວາມຂັດສົນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ມີຄວາມຂັດສົນທາງການເງິນ ແລ້ວພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແບບນັ້ນແລ້ວ ຕ້ອງມ າວ່າສົມຄວນວ່າ Bill ນັ້ນມີຫຼາຍມີໜ້ອຍປານໃດ ສົມຄວນຊິໃຫ້ເທົ່າໃດ ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວ ສຳພາດແລ້ວ ລາວຕ້ອງໄດ້ໂທໄປຫາບໍລິສັດໄຟ ບໍລິສັດໄຟແຕ່ລະບໍລິສັດນັ້ນ ລັດຖະບານບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີທີມໜຶ່ງ ເຂົາວ່າເປັນທີມທີ່ວ່າຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ວ່າມີຄວາມຂັດສົນທາງການເງິນນີ້ ເປັນ Hardship Team ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງວ່າສົມຄວນວ່າຊິເອົາຜູ້ນີ້ເຂົ້າໄປໃນ Energy Assist ບໍ ຜູ້ທີ່ວ່າຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານໄຟນີ້ ຄັນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄປລົມກັບເ ຂົາເຈົ້າແລ້ວ ບອກວ່າໄດ້ Interview ຜູ້ນີ້ແລ້ວ ແລ້ວເຫັນສົມຄວນ ລະຂ້າພະເຈົ້າກະໄດ້ບອກເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າ ເຫັນວ່າມັນເໝາະສົມ ເຂົາເຈົ້າກະເອົາເຂົ້າໄປນັ້ນ ເວລາໄປຮອດ Energy Assist ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຊິເບິ່ງວ່າຊິໃຫ້ Discount ຜູ້ນີ້ອີກໄດ້ບໍ ມີ Plan ໃດມີທີ່ວ່າສົມຄວນວ່າໃຫ້ຖືກລົງໄດ້ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຊິເບິ່ງວ່າຜູ້ນີ້ໄດ້ກິນເງິນ Centrelink ບໍ ລະຊິຂໍຫຼຸດຄ່າໄຟລົງໄດ້ບໍ ຫຼືວ່າມີຄົນເຈັບຢູ່ບ້ານ ເຂົາເຈົ້າຊິຊ່ອຍທາງໄຟໄດ້ອີກບໍ ລັດຖະບານຊ່ອຍໄດ້ອີກບໍ ເ ຂົາຕ້ອງເບິ່ງທຸກຢ່າງນີ້ກ່ອນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຄ່ອຍອະນຸຍາດໃຫ້ວ່າຊິຈ່າຍໄດ້ເທົ່າໃດເດືອນໜຶ່ງ ປີໜຶ່ງ ຫຼືວ່າ Bill ນີ້ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປບໍ ຖ້າວ່າ Bill ນີ້ຫຼາຍເກີນໄປຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກະບອກວ່າ ຕ້ອງ ໂອ ໃຊ້ໄຟນີ້ ເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ບ້ ານມັນເກົ່າໂພດ ກິນໄຟຫຼາຍ ກະໃຫ້ຫຼຸດລົງ ຫຼືວ່າມີຄົນຫຼາຍໂພດ ຫຼືວ່າພະຍາຍາມໃຊ້ໄຟໜ້ອຍລົງ ຫຼືວ່າຄັນຈ່າຍບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ເຂົາຈະສົ່ງໄປຫາພວກ Financial Counselor ດັ່ງນັ້ນ ການເຮັດສູດໃໝ່ນີ້ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ Bill ຕ້ອງມາ ຕ້ອ ງໄດ້ໂທ ທຸກໆກໍລະນີ ຄັນບໍ່ໂທນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ ເພາະວ່າລັດຖະບານຢາກເບິ່ງວ່າຄົນທີ່ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃນ New South Wales ນີ້ ມີຄວາມຂັດສົນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ເຂົາເຈົ້າຊິເອົາໄປສຶກສາ ເພື່ອວ່າໂອກາດໜ້າ ອາດຊິຜ່ອນເ ລື່ອງຄ່າໄຟນີ້ລົງ ຖ້າມີຫຼາຍຄົນມີບັນຫາ ອັນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນເວົ້າເລື່ອງ ຖືວ່າເປັນ Study ຂອງລັດຖະບານໄປໃນຕົວ ຈັ່ງດັ່ງນັ້ນຈັ່ງວ່າທຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ມາ Interview ກ່ອນ ລະຈຶ່ງຄ່ອຍໄປລົມກັບເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວການຊ່ວຍເຫຼືອ ນີ້ ສຳລັບສະມາຄົມແລ້ວກະຖືວ່າ ຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປ ຢາກຊ່ອຍຊຸມຊົນ ຢາກໃຫ້ຊຸມຊົນຫັ້ນເຂົ້າໃຈ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ມັນແມ່ນກໍລະນີຂອງໃຜຂອງມັນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຈັ່ງຊັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມນ້ອຍມຸກນ້ອຍ ໃຈ ຖ້າລາງເທື່ອອາດບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າດຽວນີ້ລັດຖະບານແຍກງົບປະມານວ່າ ຄົນໜຶ່ງຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຊິຊ່ອຍແຕ່ປີໜຶ່ງເທື່ອດຽວ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊ່ອຍສະເໝີກັນ ແລ້ວພະຍາຍາມເບິ່ງ Bill ໃຫ້ ລະວ່າຊ່ອຍ Bill ນັ້ນໃຫ້ມັນຕ່ຳລົ ງ ເພື່ອວ່າໃຫ້ເຮົານີ້ສາມາດຊ່ອຍໂຕເອງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຜູ້ໃດທີ່ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ເພາະວ່າທາງສະມາຄົມນີ້ກະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອມາເປັນ 4-5 ປີມາແລ້ວ ເລື່ອງຄ່າໄຟຄ່າແກັສ ແຕ່ວ່າອາດຊິບໍ່ທົ່ວເ ຖິງກັນ ຖ້າວ່າຜູ້ໃດມີພີ່ມີນ້ອງທີ່ວ່າມີຄວາມຂັດສົນ ກະຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທາງສະມາຄົມນີ້ຍິນດີບໍລິການຊຸມຊົນ ຖ້າວ່າມີພີ່ມີນ້ອງ ຜູ້ມີຄວາມຂັດສົນ ກະແນະນຳເຂົາເຈົ້າມາ ແມ່ນວັນພະຫັດ ຕັ້ງແຕ່ 9 ໂມງເຄິ່ງ ຫາ 5 ໂ ມງເຄິ່ງ ຮັບເອົາຄົນເຂົ້າມານັ້ນ ແປວ່າມື້ໜຶ່ງເຮົາຮັບໄດ້ປະມານ 10 ຄົນ ຖ້າຫຼັງຈາກນັ້ນ ຖ້າມາກາຍຫັ້ນກະຈົດຊື່ໄວ້ ເອົາເຕເລໂຟນໄວ້ ແລ້ວພວກຂ້າພະເຈົ້າສິໂທຄືນ ນັດພົບກັນນອກໂມງທີ່ວ່າຄົນມານັ້ນ ແຕ່ວ່ າເຖິງຈັ່ງໃດກະຕ້ອງໄດ້ມາສາກ່ອນ ເພາະວ່າການມານັ້ນສິໄດ້ກວດເບິ່ງວ່າບິວມັນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ ຈັ່ງຊັ້ນລະກະ ສະມາຄົມຍິນດີຕ້ອນຮັບບໍລິການພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາທຸກໆຄົນ ສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນແມ່ນບົດ ສຳພາດຮອງປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວແຫ່ງລັດ New South Wales ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ແກັສ ໃນລັດ New South Wales ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະ ແນນນຳ